ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນເພື່ອນຮັກເພື່ອນແພງຂອງທ່ານມັກເວົ້າຢູ່ສະເໝີວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕຸ້ຍນາ ພຽງແຕ່ວ່າໂຕຂອງຂ້ອຍເຕ້ຍໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ ໂຕເຕ້ຍເບິ່ງແລ້ວຕຸ້ຍຈັ່ງຊັ້ນຫວາ ນັ້ນແຫຼະ ແມ່ນແລ້ ວທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນເຮົາບໍ່ວ່າສູງ ຫຼື ຕ່ຳ ມັກຈະບໍ່ພໍໃຈໃນນ້ຳໜັກຂອງຕົນເອງ ບັດນີ້ເຮົາຈະມາເບິ່ງກັນວ່າ ນ້ຳໜັກກັບຄວາມສູງນັ້ນ ຄວນຈະຢູ່ໃນລະດັບໃດ ຈາກການພິຈາລະນາ ໂລກຕຸ້ຍ ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ມີນ້ຳໜັກເ ກີນ 20 ເປີເຊັນຂອງນ້ຳໜັກມາດຕະຖານ ດັ່ງນັ້ນ ຕົວຢ່າງຂອງການມີນ້ຳໜັກທີ່ເໝາະສົມມີຄື ສົມມຸດວ່າທ່ານຜູ້ຟັງມີນ້ຳໜັກ 50 ກິໂລກຣາມ ແຕ່ຖ້າທ່ານມີນ້ຳໜັກ 60 ກິໂລກຣາມເມື່ອໃດ ທ່ານກໍຈະກາຍເປັນຄົນຕຸ້ຍທັນ ທີ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຈະມີນ້ຳໜັກເກີນຫຼືບໍ່ ຂຶ້ນກັບການວັດແທກນ້ຳໜັກຂອງຄົນຄົນນັ້ນ ຖ້າເຫັນວ່ານ້ຳໜັກເກີນ 10 ຫາ 19 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ນ້ຳໜັກມາດຕະຖານ ກໍຖືວ່າເກີນແລ້ວ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້ານ້ຳໜັກມາດຕະຖານຂອ ງທ່ານຢູ່ທີ່ 50 ກິໂລກຣາມ ແຕ່ເມື່ອນ້ຳໜັກຂອງທ່ານສູງຂຶ້ນເຖິງ 55 ກິໂລກຣາມ ນັ້ນສະແດງວ່າມີນ້ຳໜັກເກີນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ວິທີການທີ່ເຮົາຈະສັງເກດເບິ່ງນ້ຳໜັກມາດຕະຖານ ໃຫ້ໄປຫາທ່ານໝໍ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່ານ້ ຳໜັກຂອງທ່ານນັ້ນດຸ່ນດ່ຽງກັບຄວາມສູງ ແລະ ອາຍຸຫຼືບໍ່ ທ່ານຄວນຈະຮັກສານ້ຳໜັກໄວ້ ຫຼື ຫຼຸດນ້ຳໜັກລົງເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ ເທົ່ານີ້ທ່ານກໍຈະຮູ້ວ່າທ່ານຄວນປະຕິບັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເປັນການດີຕໍ່ຕົນເອງ ຕົວຢ່າງ ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 25 ຫາ 59 ປີ ຄວນມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງນ້ຳໜັກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ສຳລັບຜູ້ຍິງ ຖ້າທ່ານສູງ 150 ເຊັນຕີແມັດ ໂຄງຮ່າງນ້ອຍ ນ້ຳໜັກຂອງທ່ານຄວນຢູ່ລະຫວ່າງ 46 ຫາ 47 ກິໂລກຣ າມ ຖ້າທ່ານມີຮູບຮ່າງປານກາງ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 50 ຫາ 56 ກິໂລກຣາມ ແລະ ສຳລັບທ່ານຍິງທີ່ມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ນ້ຳໜັກມາດຕະຖານຄວນຢູ່ທີ່ 54 ຫາ 61 ກິໂລກຣາມ ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ສູງກວ່າ 155 ຊັງຕີແມັດ ໂຄງຮ່າງນ້ອຍ ນ້ຳ ໜັກມາດຕະຖານຄວນຢູ່ທີ່ 48 ຫາ 54 ກິໂລກຣາມ ສຳລັບໂຄງຮ່າງປານກາງ ຄວນມີນ້ຳໜັກ 52 ຫາ 59 ກິໂລກຣາມ ແລະ ໂຄງຮ່າງໃຫຍ່ ນ້ຳໜັກຄວນເປັນ 57 ຫາ 64 ກິໂລກຣາມ ສ່ວນຜູ້ຊາຍທີ່ສູງ 158 ຊັງຕີແມັດ ໂຄງຮ່າງນ້ອຍ ນ້ຳໜັກມາດຕະຖານແມ່ນ 58 ຫາ 61 ກິໂລກຣາມ ໂຄງຮ່າງປານກາງ ນ້ຳໜັກມາດຕະຖານ 59 ຫາ 64 ກິໂລກຣາມ ຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ນ້ຳໜັກມາດຕະຖານຄວນຢູ່ທີ່ 63 ຫາ 68 ກິໂລກຣາມ ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ສູງ 158 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ມີໂຄງ ຮ່າງນ້ອຍ ນ້ຳໜັກມາດຕະຖານຄວນຢູ່ລະຫວ່າງ 49 ຫາ 55 ກິໂລກຣາມ ໂຄງຮ່າງປານກາງ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 54 ຫາ 60 ກິໂລກຣາມ ແລະ ໂຄງຮ່າງໃຫຍ່ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 58 ຫາ 65 ກິໂລກຣາມ ສຳລັບທ່ານຊາຍທີ່ສູງ 160 ຊັງຕີ ແມັດ ໂຄງຮ່າງນ້ອຍ ນ້ຳໜັກຄວນຈະຢູ່ທີ່ 59 ຫາ 62 ກິໂລກຣາມ ໂຄງຮ່າງປານກາງ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 60 ຫາ 65 ກິໂລກຣາມ ຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ຄວນມີນ້ຳໜັກ 64 ຫາ 69 ກິໂລກຣາມ ສ່ວນຜູ້ຍິງສູງ 160 ຊັງຕີແມັດ ໂຄງຮ່າງນ້ອຍ ນ້ຳໜັ ກຄວນຢູ່ທີ່ 50 ຫາ 56 ກິໂລກຣາມ ສຳລັບຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງປານກາງ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 55 ຫາ 61 ກິໂລກຣາມ ແລະ ຄົນທີ່ມີຮ່າງກາຍໃຫຍ່ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 59 ຫາ 67 ກິໂລກຣາມ ສຳລັບຜູ້ຊາຍທີ່ສູງ 165 ຊັງຕີແມັດ ໂຄງຮ່າງນ້ອຍ ນ້ ຳໜັກທີ່ຄວນມີແມ່ນ 61 ຫາ 64 ກິໂລກຣາມ ຮ່າງກາຍປານກາງ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 62 ຫາ 67 ກິໂລກຣາມ ແລະ ຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 65 ຫາ 73 ກິໂລກຣາມ ຜູ້ຍິງທີ່ສູງ 165 ຊັງຕີແມັດ ໂຄງຮ່າງນ້ອຍ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 53 ຫາ 59 ກິໂລກຣາມ ໂຄງຮ່າງປານກາງ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 58 ຫາ 64 ກິໂລກຣາມ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີໂຄງຮ່າງໃຫຍ່ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ທີ່ 62 ຫາ 70 ກິໂລກຣາມ ຜູ້ຊາຍທີ່ສູງ 170 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ມີຮູບຮ່າງນ້ອຍ ນ້ຳໜັກມາດຕະຖານຄວນຈະຢູ່ລ ະຫວ່າງ 63 ຫາ 66 ກິໂລກຣາມ ຮູບຮ່າງປານກາງ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ລະຫວ່າງ 64 ຫາ 70 ກິໂລກຣາມ ແລະ ຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ນ້ຳໜັກຄວນຢູ່ລະຫວ່າງ 68 ຫາ 79 ກິໂລກຣາມ ທັງໝົດນີ້ເປັນພຽງຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກໍສາມາດຂຽນຈົດໝາຍໄປຍັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ລະບຸວ່າ ຂໍຕາຕະລາງຄວາມສູງ ແລະ ນ້ຳໜັກ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຈັດສົ່ງໃຫ້ທ່ານ ພ້ອມກັບຕຳລາຂຸມຊັບສຸ ຂະພາບ ຂ້າພະເຈົ້າມີຫຼັກເກນໃນການຄຳນວນນ້ຳໜັກແບບງ່າຍໆ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຊາຍ ເອົາຄວາມສູງມາລົບໃຫ້ 100 ທ່ານກໍຈະໄດ້ນ້ຳໜັກທີ່ພໍດີ ເຊັ່ນວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານສູງ 165 ຊັງຕີແມັດ ລົບໃຫ້ 100 ເທົ່າກັບ 65 ກິໂລກຣາມ ສຳລັບທ່ານຍິງ ເອົາຄວາມສູງລົບໃຫ້ 110 ກໍຈະໄດ້ນ້ຳໜັກມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີວິທີວັດແທກໄຂມັນ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານຕຸ້ຍ ຫຼື ພໍດີແບບງ່າຍໆ ຄືເມື່ອໃຊ້ມືດຶງໜັງ ໜ້າທ້ອງອອກມາດ້ານຂ້າງ ຖ້າຫາກວ່າໜາກວ່າ 2 ເຊັນຕີແມັດ ສະແດງວ່າທ່ານມີໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືວິທີວັດແທກນ້ຳໜັກເກີນສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງບໍ່ຄວນລືມວ່າ ນ້ຳໜັກບໍ່ເກີນນັ້ນດີທີ່ສຸດ ທັງປະຢັດເງິນຄຳ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີອີກດ້ວຍ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາຂອງເຮົາໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າ ພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທຸກທ່ານມີປະສົບການໃນການພາວະນາອະທິຖານ ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງແຕ່ລະສາສະໜາຂອງໃຜລາວມາແລ້ວ ການອະທິຖານ ຫຼື ການພາວະນາຈິດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຸກສາສະໜານັ້ນ ເອງ ແຕ່ວິທີການກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນັ່ງສະມາທິ ການອະທິຖານແບບມິດໆ ຫຼື ອອກສຽງ ການພາວະນານັ້ນມີຫຼາຍວິທີການ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາການພາວະນາອະທິຖານຕາມ ແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ພວກເຮົາມາຟັງກັນວ່າມັນຈະແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍປະຕິບັດແນວໃດ ແລະ ແນ່ນອນທ່ານສາມາດນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ຕາມສະບາຍ ຄຳວ່າອະທິຖານນັ້ນໝ າຍເຖິງການສະແດງອອກເພື່ອການຕິດຕໍ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຫຼື ວິນຍານ ຊຶ່ງເປັນວິທີໜຶ່ງໃນການເຄົາລົບບູຊາ ເພື່ອເປັນການຂໍການນຳພາຊີວິດ ເພື່ອການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນການສາລະພາບຄວາມຜິ ດທີ່ເຮົາໄດ້ກະທຳໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ບໍ່ເຈດຕະນາກໍດີ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນໂອກາດທີ່ຄົນເຮົາໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຄິດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ ການສະແດງອອກມາກໍດ້ວຍການເວົ້າອອກມາໂດຍກ ານຄ່ຳຄວນ ຫຼື ການເວົ້າຄ່ອຍໆ ຫຼື ເວົ້າດັງໆກໍໄດ້ສຸດແລ້ວແຕ່ ການພາວະນາຂອງຄຣິສຕຽນນັ້ນມັນມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ມີທັງການກ່າວຖ້ອຍຄຳທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຫຼື ຄ່ຳຄວນ ຂໍ້ຄວາມຈາກພຣະຄຳພີ ການອະທິຖາ ນຂອງຄົນຢິວ ອິດສະລາມ ແລະ ຄຣິສຕຽນເປັນການອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ສູງສຸດ ໂດຍຄວາມເຊື່ອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ຊົງສ້າງຈັກກະວານ ເປັນຜູ້ສ້າງໂລກ ແລະ ມະນຸດ ພຣະອົງຄືເຈົ້າແຫ່ງຊີວິດ ພຣ ະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສ້າງວັດຖຸ ຫຼື ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງມາແທນພຣະອົງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ ເພາະພຣະອົງຊົງສ້າງມະນຸດຂຶ້ນມາ ຈຶ່ງຊົງຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ຄົນທີ່ ເຊື່ອພຣະເຈົ້າຈຶ່ງທູນຕໍ່ພຣະອົງໃນທຸກເລື່ອງທີ່ເຂົາມີຢູ່ໃນໃຈ ທັງການຂອບພຣະຄຸນ ການສັນລະເສີນ ການສຳນຶກໃນຄວາມເມດຕາ ທັງຄວາມທຸກຍາກທັງຫຼາຍ ບັນຫາໃນຊີວິດທຸກຢ່າງ ລວມທັງການສາລະ ພາບຄວາມຜິດອີກນຳດ້ວຍ ການອະທິຖານແບບນີ້ຈຶ່ງບໍ່ເປັນການປ່ອຍຈິດໃຫ້ວ່າງເປົ່າ ແຕ່ເປັນການເປີດຈິດເປີດໃຈເພື່ອຮັບເອົາພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ຂໍໃຫ້ພຣະທຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ລິດອຳນາດຂ ອງພຣະອົງເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ເພື່ອຈະໄດ້ດຳເນີນຊີວິດຕາມທຳນອງຂອງທຳ ມີຕົ້ນແບບຂອງການອະທິຖານເຊິ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໄວ້ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຊື່ຄຳອະທິຖານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງກ່ າວວ່າ ທ່ານຈົ່ງອະທິຖານເຊັ່ນນີ້ວ່າ ຂ້າແດ່ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າທັງຫຼາຍ ຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ເຄົາລົບບູຊາ ຂໍໃຫ້ແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ່ ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາ ມນ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອົງ ໃນສະຫວັນເປັນຢ່າງໃດ ຂໍໃຫ້ເປັນຢ່າງນັ້ນໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຂໍໃຫ້ປະທານອາຫານປະຈຳວັນແກ່ຂ້າພຣະອົງໃນມື້ນີ້ ແລະ ຂໍອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ ຄືກັບພວກ ຂ້າພຣະອົງຍົກໂທດໃຫ້ກັບບັນດາຄົນທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ຂ້າພຣະອົງ ແລະ ຂໍຢ່ານຳພວກຂ້າພຣະອົງເຂົ້າໄປໃນການທົດລອງ ແຕ່ຂໍໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ຫຼື ມານຮ້າຍ ເພາະວ່າອານາຈັກ ລິດທ ານຸພາບ ແລະ ພຣະກຽດເປັນຂອງພຣະອົງສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນ ນີ້ຄືຄຳອະທິຖານທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໄວ້ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ແນວທາງບາງປະການຄື ການຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ ຂໍພຣະອົງ ໃຫ້ວຽກ ງານຂອງພຣະອົງຈົ່ງສຳເລັດ ຂໍສິ່ງຈຳເປັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາ ແລະ ຂໍຊົງຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄປພ້ອມ ການທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ຂ້າແດ່ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫຼາ ຍ ຜູ້ສະຖິດໃນສະຫວັນ ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈົ້າອົງນີ້ມີຊີວິດຢູ່ ບໍ່ແມ່ນພຣະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍວັດຖຸສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຢູ່ໃນໂລກນີ້ ນອກຈາກນີ້ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄືກັບພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງສະໜິດສະໜົມກັບມະນຸດຄືພໍ່ກັບລູກ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນຈາກຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫຼາຍ ແມ່ນແລ້ວ ພຣະອົງເປັນບິດາຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ເຊິ່ງສະແດງວ່າມະນຸດທຸກຄົນຢູ່ໃນໂ ລກນີ້ມີບິດາອົງດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສີຜິວ ພາສາທີ່ບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ມະນຸດທຸກຄົນມີພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງອົງດຽວກັນ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ທຸກຄົນຈຶ່ງສາມາດອະທິຖານເຖິງພຣະເ ຈົ້າໄດ້ ຫາກຈະຖາມວ່າ ຄວນອະທິຖານມື້ໜຶ່ງຈັກເທື່ອ ສຳລັບຄຣິສຕຽນແລ້ວແມ່ນໄດ້ທຸກເວລາ ຫາກຈະຖາມວ່າຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນຈະອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ່ ຄຳຕອບກໍຄືໄດ້ແນ່ນອນ ພຣະເຈົ້າຊົງຍິນ ດີຮັບຟັງຄຳອະທິຖານຂອງທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃຜທີ່ເຂົ້າມາຫາພຣະອົງ ໃນພຣະທຳຄຳພີສອນວ່າ ພຣະວິນຍານກໍຊົງຊ່ວຍເມື່ອເຮົາອ່ອນກຳລັງ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນຈະອະທິຖານຂໍຫຍັງແບບໃດ ແ ຕ່ພຣະວິນຍານຊົງຊ່ວຍຂໍແທນເຮົາໂດຍການຄ່ຳຄວນ ເຊິ່ງບໍ່ອາດຈະກ່າວເປັນຖ້ອຍຄຳ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອະທິຖານ ຊົງອະທິຖານເພື່ອທ່ານຜູ້ຟັງ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຢ້າ ນທີ່ຈະເຂົ້າມາຫາພຣະອົງເລີຍ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືໂອກາດນີ້ເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງ ຫາກມີບັນຫາໃດ ມີໃຜໃນຄອບຄົວເຈັບປ່ວຍ ຫຼືມີລູກຫຼານທີ່ດື້ດ້ານບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຫຼືມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຕ້ອງເດີນທາງໄກ ລອງອ ະທິຖານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຈົ້າລອງເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອແນ່ວ່າ ພຣະອົງຊົງຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້ ມື້ນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝ າຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A

ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ